SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ໂອສແລນແມ່ນຫຍັງ ມັນແມ່ນພາສາທີ່ໃຊ້ການເໜັງຕີງຂອງມື ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ດັ່ງໃບໜ້າ ຕາງການປາກເວົ້າຂອງຄົນເຮົາ ຄົນທີ່ໃຊ້ມັນແມ່ນຄົນພິ ການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະພວກຫູໜວກຫູໜັກຕ່າງໆນານາ ໃນເວລານີ້ມີການຕ້ອງການຮ່ຳຮຽນໂອສແລນຢ່າງມາກມາຍໃນປະເທດນີ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 30,000 ຄົນສື່ສານກັນໂດ ຍໃຊ້ການເໜັງຕີງຂອງມື ແລະ ໜ້າຕາ ຄືໂອສແລນເປັນພາສາປະຈຳວັນ ເຮົາເຫັນວ່າມີການໃຊ້ໂອສແລນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນພາສາອັນປົກກະຕິ ໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄຟປ່າ

ຢາກກ້າວໄປໄກອີກຂັ້ນໜຶ່ງໃນການມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຍານາງຈົບປະລິນຍາການແປພາສາຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລໃນປີ 2019 ແລະ ໃນທີ່ສຸດຢາກເຮັດວຽກເຮັດການເປັນນາຍແປພາສາຊົດຊ່ວຍຄົນຫູໜວກ ຫູໜັກ ນາຍແປພາສາໃນກໍລະນີນີ້ ແມ່ນແປພາສາການປາກເວົ້າຂອງຄົນເຮົາເປັນພາສາຂອງຄົນຫູໜວກຫູໜັກ ຄືການໃຊ້ເໜັງຕີງຂອງມື ແລະ ຮ່າງກາຍ ສື່ສານສຳລັບຄົນຫູໜວກຫູໜັກຕ່າງໆ ຢ່າລືມວ່າສ່ວນມາ ກພາສາສຳລັບຄົນຫູໜວກແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ ໃນປີທີ່ມີວິກິດໄຟປ່າຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລ້ວຕິດຕາມມາໂດຍວິກິດໂຄວິດ-19 ການສື່ສານກັນກັບຄົນທັງໝົດໃນປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍເປັນວຽກງານລະດັບເອກ ໂດຍມີນາຍແປພາສາ ເປັນພາສາໂອສແລນ ຄືພາສາທີ່ໃຊ້ການເໜັງຕີງຂອງມື ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ແມ່ນວ່າກັບກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ເຫັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເມື່ອໃດໆ ເພື່ ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ Sign Language ສາກົນ ຄືວັນພາສາສາກົນຂອງຄົນຫູໜວກ ທ່ານ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍອອກມາໃຊ້ໂອສແລນເອງ

Brent Phillips ຄວບຄຸມນາຍຄູພາສາໂອສແລນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຕ່າງໜ້າ Expression Australia Expression Australia ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍຊຸມຊົນຄົນຫູໜວກ ເພື່ອຄົນຫູໜວກ ມັນຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນຄາວປີ 1884 ໂດຍມີຄວາມ ສະເໝີພາບໃນດ້ານໂອກາດ ຮູບພາບຕ່າງໆ ຄື vision ແລະ ການຮັບຮູ້ Expression Australia ແມ່ນໃຫ້ພະລັງວັງຊາແກ່ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຫູໜວກຫູໜັກ ທີ່ມີບັນຫາໃນດ້ານໄດ້ຍິນສຽງ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສັງຄົມ ເພື່ອວ່າພວ ກເຂົາເຈົ້າຈະມີສິດທິຕ່າງໆໄດ້ Expression Australia ເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ Deaf Culture ແລະ Auslan Sign Language

ນັ້ນອັດສະຈັນສຳລັບຊຸມຊົນຄົນຫູໜວກຫູໜັກ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານຢາກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງຂຶ້ນແທ້ໆ ແມ່ນໃຫ້ມີນາຍແປພາສາໃນທຸກໆມື້ທຸກໆວັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນຍາມສຸກເສີນ ແລະ ວິກິດຊື່ໆ ພ ວກທ່ານຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ແລະ ພວກທ່ານຢາກຢືດຢື້ເຖິງຢ່າງລຽນຕິດ ຂໍ້ມູນຈາກລັດຖະບານ ໃນການເວົ້າວ່າຢູ່ໃນເວລານີ້ ຫຼືວ່າໃນເລື່ອງນີ້ ນາຍແປພາສາ ແມ່ນການແປພາສາຂອງກາ ນປາກເວົ້າທຳມະດາໄປເປັນພາສາ ໂດຍການເໜັງຕີງຂອງມື ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ສຳລັບຄົນຫູໜວກຫູໜັກ ຄືໂອສແລນ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄົນເຖິງ 3 ລ້ານຄົນ ທີ່ມີບັນຫາຈາກການສູນເສຍກາ ນໄດ້ຍິນສຽງ ເຊັ່ນຫູໜັກຫູໜວກ ບັດນີ້ໂອສແລນເປັນພາສາຂັ້ນລະດັບທີ 5 ທີ່ບອກສອນຢູ່ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ເມື່ອທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ມີນັກຮຽນທີ່ຮຽນພາສາໂອສແລນຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 1000 ເປີເຊັນ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook